ທະນາ ມາໃນມື້ນີ້ກະມີເລື່ອງຢາກຊິມາ ເອີ້ນວ່າແບ່ງປັນສູ່ຟັງ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ເວລາຂອງຄົນເຮົາ ທຸກໆມື້ນີ້ ເຮົາຊິເຫັນວ່າເທັກໂນໂລຢີຫຼາຍໆອັນ ຫຼາຍໆຢ່າງ ພັດທະນາຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ມີປະສິດທິພາບດີ ຂຶ້ນ ເພື່ອຊິເຮັດໃຫ້ມະນຸດເຮົາຫັ້ນ ໃຊ້ເວລາກັບວຽກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ຫຼືວ່າວຽກທີ່ຈຳເປັນຫັ້ນໜ້ອຍ ແລະ ກະຊິມີເວລາໄປເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ສິ່ງອື່ນໆ ຫຼືວ່າວຽກ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ພຶດຕິກຳຂອງຄົນເຮົາກັບພິກ ກັບບໍ່ເປັນ ໄປຕາມຊັ້ນ ເຮົາເຄີຍສັງເກດກັນບໍ່ວ່າ ຫຼາຍເທື່ອເຮົາວ່າງໆ ເຮົາມັກຊິໃຊ້ເວລາໄປເຮັດອື່ນໆ ໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ ເຮົາມັກຈະໃຊ້ຄຳນີ້ວ່າ ເປັນການຂ້າເວລາ ການຂ້າເວລາໂຕນີ້ ເຮົາມາເບິ່ງດີໆ ຄ ຳວ່າການຂ້າເວລາ ຄືການເຮົາ ເຮັດອີ່ຫຍັງສັກຢ່າງໂດຍໄປເພື່ອລໍຖ້າ ເພື່ອຊິເຮັດກິດຈະກຳຕໍ່ໄປ ຫຼືລໍຖ້າເພື່ອຊິດຳເນີນ ຫຼືວ່າມີອີ່ຫຍັງຖ້າ ແລ້ວເຮົາວ່າງ ວ່າງແລ້ວເຮົາກະມັກຊິເຫັນເນາະ ຖ້າເຮົາສັງເກ ດ ຫຼາຍໆຄົນກໍຊິມັກ ໂອເຄ ໄຖເຟສບຸກ ໄຖໜ້າຈໍ ໄຖເຟສບຸກໄປເລື້ອຍ ແລະ ກະໃຊ້ເວລາວ່າງຫັ້ນ ບໍ່ຄ່ອຍຊິເປັນປະໂຫຍດປານໃດ ຕາມທີ່ເຫັນ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນເນາະ ແຕ່ວ່າສັງຄົມສ່ວນຫຼາຍ ຕາມ ກໍບໍ່ແມ່ນແ ຕ່ວ່າພາຍໃນບ້ານເຮົາດອກ ແຕ່ມັນກະເປັນຢູ່ທົ່ວໂລກ ເຮົາກໍຊິເຫັນວ່າຫຼາຍຄົນນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ ຄິດວ່າບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ເວລານັ້ນພຽງພໍ ເຊິ່ງເຮົາມາເບິ່ງດີໆ ເສດຖີຫຼາຍໆຄົນພະຍາຍາມໃຊ້ເວລາໃຫ້ເປັ ນປະໂຫຍດ ເພາະເຂົາຮູ້ດີວ່າ ເວລາຄືສິ່ງດຽວທີ່ບໍ່ສາມາດຊື້ກັບຄືນມາໄດ້ ແຕ່ເຂົາພະຍາຍາມໃຊ້ເງິນນັ້ນ ເພື່ອຊິຊື້ເວລາຕື່ມໃນການເຮັດອີ່ຫຍັງສັກຢ່າງ ເຮັດກິດຈະກຳ ສ້າງວຽກ ຫຼືສ້າງ productivity ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ ອໃຊ້ເວລາຫັ້ນໃນການພັດທະນາ ຫຼືວ່າບໍລິຫານອົງກອນເຂົາໃຫ້ດີ ເວລາຫັ້ນມັນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນ podcast ຕອນນີ້ ເຮົາຢາກຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງວ່າ ຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືເວລາ ເວລາມັນບໍ່ລໍຖ້າໃຜ ການ ທີ່ໃຊ້ເວລາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດຫັ້ນ ມັນຊິເຮັດໃຫ້ເຮົາຫັ້ນໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຫັ້ນໄດ້ດີຂຶ້ນ ຖ້າຫາກວ່າທຸກຄົນນັ້ນມີເປົ້າໝາຍ ມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງການເຮັດ ແລະ ມີ ເອີ້ນວ່າຄວາມຫຼົງໄຫຼ ຄວາມຝັນ ແລະ ກະເດີນທ າງ ແນ່ນອນລະ ການເດີນທາງທຸກຢ່າງມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ເຮົາຊິໃຊ້ເວລາຈັ່ງໃດໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດ ຫຼາຍຄັ້ງເຮົາໃຊ້ເວລາຍາມວ່າງໄປໃນສິ່ງທີ່ ເອີ້ນວ່າບໍ່ສ້າງສັນ ຫຼືວ່າບໍ່ productive ເຊິ່ງເຮົາລອ ງມາຄິດພາບ ຈິນຕະນາການນຳກັນວ່າມັນຊິເປັນຈັ່ງໃດ ຕົວຢ່າງ ມີຄົນຢູ່ 2 ຄົນ ມີຄົນຢູ່ 2 ຄົນ ຄົນຜູ້ໜຶ່ງມີເວລາວ່າງ 20 ນາທີ ແລ້ວທ້າວ ກ ຜູ້ທີ່ 1 ເນາະ ໃຊ້ເວລາວ່າງໃນການ ເພື່ອທີ່ຊິຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫາສິ່ງທີ່ວ່າ ມີປະໂຫຍດ ແລະ ກະເປັນງານອະດິເລກ ສົ່ງເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ໃຫ້ຕົວເອງໂດຍການອ່ານບົດຄວາມ ຫຼືອ່ານໜັງສື ຫຼືວ່າຟັງ Podcast ຫາຄວາມຮູ້ເຂົ້າໂຕ ແລ້ວທ້າວ ຂ ມີເວລາວ່າງ 20 ນາທີຄືກັນ ທ້າວ ຂ ຫັ້ນໃຊ້ເວລາວ່າ ງໃນການ ອາດຈະເປັນໃຊ້ເຟສບຸກ ສ່ອງ ຫຼືວ່າຟັງເພງ ຫຼືວ່າຫຼິ້ນເກມ ຫຼືວ່າເປັນການເຮັດໃນສິ່ງທີ່ ເອີ້ນວ່າໃຊ້ເວລາສ່ອງຄົນອື່ນ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດປຽບທຽບຜູ້ອື່ນ ຫຼືສ່ອງຊາວບ້ານໄປວັນໆເນາະ ເຮົາກໍຊິເຫັນຄົ ນປະເພດນີ້ຢູ່ ແລ້ວລອງມາຄິດນຳກັນວ່າ ຈິນຕະນາການເບິ່ງວ່າສັກ 10 ປີຜ່ານໄປ ເຮົາສິໄດ້ເຫັນຄົນ 2 ປະເພດ ຄືທ້າວ ກ ກະສິເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຊຳນານໃນສິ່ງທີ່ເຂົາຕ້ອງການ ແລະ ມີຄວາມຊຳນານໃນດ້ານ ຄວາມຝັນ ເພາະເຂົາໃຊ້ເວລານັ້ນ ຕະຫຼອດ 10 ປີ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຕະຫຼອດ ແຕ່ວ່າເປັນເວລາໜ້ອຍໆ 20 ນາທີ ລວມກັນ 10 ປີ ຂວາຍຄວ້າຫາຄວາມຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ໂຕເອງມັກ ແລະ ເພີ່ມທັກສະໃນສິ່ງທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການ ເຮົາກໍສິໄດ້ຄົນຄົນໜຶ່ງ ເຮົາກໍ ກະສິເປັນຄົນຄົນໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມສາມາດສະເພາະທາງ ແລ້ວມາເບິ່ງທ້າວ ຂ ເຂົາສິ ລາວສິເປັນຈັ່ງໃດ ແນ່ນອນ ເຮົາກໍສິໄດ້ເປັນສຸດຍອດນັກສືບ ແລະ ເປັນນັກໂຊຊຽວໄລ້ຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ວ່ າໄລ່ໄປຕາມພຽງແຕ່ສັງຄົມ ເມື່ອເວົ້າເຖິງເວລາວ່າງນີ້ ກໍຄິດເຖິງງານທົດລອງຕົວໜຶ່ງ ທີ່ວ່າຊາວຕ່າງຊາດເພິ່ນໄດ້ເຮັດ ການທົດລອງກ່ຽວກັບຄວາມວ່າງຂອງມະນຸດ ເຊິ່ງງານທົດລອງໂຕນີ້ ເພິ່ນໄດ້ເຮັ ດການທົດລອງກັບກຸ່ມຄົນຕົວຢ່າງກຸ່ມໜຶ່ງເນາະ ໃຫ້ເອົາມານັ່ງໃນຫ້ອງ ຫ້ອງໂລ່ງໆເປົ່າໆ ໃນຫ້ອງນັ້ນມີພຽງໂຕະ ແລ້ວມີປຸ່ມກົດສີແດງຢູ່ເທິງໂຕະ ເຊິ່ງປຸ່ມກົດນັ້ນສິມີໄຟຟ້າແຮງສູງຢູ່ ເຂົາບອກວ່າຖ້າ ຖ້າກົ ດປຸ່ມນັ້ນສິຖືກໄຟຊັອດ ໄຟທີ່ວ່າຂ້ອນຂ້າງແຮງ ເຖິງວ່າຂັ້ນເຈັບເລີຍເດີ້ລະ ແລ້ວປາກົດວ່າ ໃນການທົດລອງນັ້ນ ມີຜູ້ທົດລອງກາຍກວ່າເຄິ່ງກົດປຸ່ມສີແດງ ທັງໆທີ່ຮູ້ວ່າຖ້າກົດໄປແລ້ວສິຖືກໄຟຊັອດຈົນເຈັບ ແຕ່ ກະຍັງກົດໄປ ຍ້ອນຫຍັງວ່າ ເປັນຫຍັງທີ່ເກີດຈັ່ງຊັ້ນ ທັງໆທີ່ເຈັບ ແຕ່ກະຍັງເຮັດ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຟັງຄືໂງ່ບໍ ລອງຄິດ ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງນັ້ນເນາະ ຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ວ່າຢູ່ຫ້ອງລົດເປົ່າໆເລີຍ ຜູ້ດຽວແ ລ້ວ ຫ້ອງໂລ່ງໆເລີຍ 20 ນາທີ 30 ນາທີ ຈົນ 5 ຊົ່ວໂມງ 6 ຊົ່ວໂມງ ຄົນຫັ້ນວ່າງໆເລີຍ ບໍ່ຮູ້ຈັກເຮັດຫຍັງ ກໍເລີຍກົດໄປ ທັງໆທີ່ຮູ້ແຕ່ກະຍັງກົດ ແລ້ວຜົນທົດລອງກະໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ມະນຸດມັກສິເຮັດໄປເບິດ ເຮັດທຸກຢ່າງ ແ ມ້ກະທັ້ງສິ່ງທີ່ໃຫ້ໂຕເອງເຈັບກະຍັງເຮັດ ຖ້າຫາກວ່າໃນຫົວສະໝອງຫັ້ນ ພາວະຕອນນັ້ນວ່າງພໍ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງ ການຂະຫຍັບຂະເຫຍື້ອນ ມັນເປັນ DNA ທີ່ຖືກຝັງມາຕັ້ງແຕ່ຍຸກປັດຈຸບັນແລ້ວວ່າ ມະນຸດທຸກຄົນຕ້ອງມີ ການຂະຫຍັບຂະເຫຍື້ອນເຄື່ອນໂຕ ແຕ່ວ່າມາໃນຍຸກປັດຈຸບັນ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຫັ້ນ ໃຊ້ເວລາວ່າງຫັ້ນໃນການເຮັດສິ່ງທີ່ບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ ດັ່ງທີ່ມີຄົນເຄີຍເວົ້າວ່າ ໂຕນີ້ເຄີຍຟັງມາຈາກ ອ່າ podcast ຂອງຄຸນຕ້ ອງ ກະວີວຸດເນາະ ເພິ່ນ ເວົ້າວ່າ ຄົນທີ່ບໍ່ມີວຽກຫັ້ນ ມັກສິບໍ່ວ່າງ ສ່ວນຄົນທີ່ມີວຽກຫັ້ນ ເຂົາສິມີເວລາວ່າງ ກະຄືຄົນທີ່ວ່າວ່າງເນາະ ເຂົາສິຖາມວ່າເຮັດຫຍັງຢູ່ ເຂົາກໍບໍ່ຮູ້ດອກວ່າເຂົາເຮັດຫຍັງ ມີແຕ່ເຮັດໄປເ ລື້ອຍ ແຕ່ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າໂຕເອງຫັ້ນກະມີຫຍັງ ສ່ວນຄົນທີ່ວ່າມີວຽກເຮັດ ມີ strategy ມີ schedule ໃນການເຮັດວຽກຕ່າງໆຫັ້ນ ເຂົາສິມີໂມງທີ່ເຂົາວ່າງ ເຂົາວາງແຜນວ່າໂມງໃດວ່າງຕອນໃດ ແລະ ສິພັກຜ່ອນຕອນໃດ ການວ່າ ງນີ້ ເຮົາຢາກແຍກໃຫ້ອອກອີກກັບວ່າ ການພັກຜ່ອນກັບການວ່າງ ມັນຈະຕ່າງກັນ ການວ່າງທີ່ດີ ເຮົາອາດຈະໃຊ້ໃນການພັກຜ່ອນກະໄດ້ ເພາະວ່າການພັກຜ່ອນທີ່ດີນັ້ນ ການພັກຜ່ອນໃນຊົ່ວໂມງວ່າງນັ້ນ ພັກຜ່ ອນດີໆ ຖ້າເຮົາເຮັດໃຫ້ພັກຜ່ອນດີໆໄດ້ ເຮົາກໍສິສາມາດເຮັດວຽກຫັ້ນໄດ້ດີຂຶ້ນ ມີປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກດີຂຶ້ນ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າເຮົາໃຊ້ເວລາພັກຜ່ອນໄດ້ເສຍ ໄດ້ບໍ່ເກີດປະໂຫຍດ ຕົວຢ່າງເວລາພັກ ຜ່ອນ ອາດຈະເປັນການຫຼິ້ນຄອມ ຫຼິ້ນເກມໄປຕ່າງໆ ຫຼິ້ນ ຫຼິ້ນເກມໄປພວກນີ້ເນາະ ມັນສິເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ໄດ້ພັກຜ່ອນແທ້ ເພາະວ່າການພັກຜ່ອນທີ່ແທ້ຈິງ ເຮົາຈະຕ້ອງປິດໜ້າຈໍ ປິດຫ່າງອອກຈາກເອເລັກໂຕຣນິ ກຕ່າງໆ ຄືການພັກຜ່ອນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຖ້າຫາກວ່າ ແມ່ນຢູ່ເຈົ້າບອກວ່າເຈົ້າພັກຜ່ອນ ແຕ່ວ່າລຸກຈາກໂຕະເຮັດວຽກແລ້ວ ກະຍັງມາຫຼິ້ນໂທລະສັບ ຈ້ອງໂທລະທັດ ຫຼື ເບິ່ງຊີຣີຕໍ່ ອັນນັ້ນບໍ່ແມ່ນການພັກຜ່ອນ ເຈົ້າພຽງ ແຄ່ປ່ຽນພຶດຕິກຳຊື່ໆ ມັນບໍ່ແມ່ນການພັກຜ່ອນ ເພາະສະນັ້ນ ການພັກຜ່ອນທີ່ດີຈະຕ້ອງເປັນການພັກຜ່ອນແລ້ວໃຫ້ເຮົານັ້ນໄດ້ຟື້ນຟູດີ ແລະ ເປັນການໃຊ້ເວລາວ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຕໍ່ໃຫ້ເຈົ້າໄປນອນ ອັນນັ້ນກ ະຖືວ່າເປັນການພັກຜ່ອນທີ່ມີປະໂຫຍດ ຫາກວ່າພໍພັກຜ່ອນແລ້ວ ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ ມີ productivity ດີຂຶ້ນ ມັນກະເປັນການ ພັກຜ່ອນ ແລ້ວກະເປັນການໃຊ້ເວລາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ເຊິ່ງທີ່ອອກມາເວົ້າໂຕນີ້ ກໍເພື່ອທີ່ສິໃຫ້ເ ຮົາຕະໜັກເຖິງວ່າ ທຸກໆມື້ນີ້ ເຮົາມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍໆຢ່າງ ເພື່ອສິໃຫ້ເຮົາບໍ່ເສຍເວລາ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ມີເວລາຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຊ່ອງຫວ່າງເວລາໃຫ້ໄດ້ໄປເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ ເຮັດສິ່ງທີ່ເກີດ ປະໂຫຍດຫຼາຍຂຶ້ນ ເຕັກໂນໂລຊີພັດທະນາເພື່ອມະນຸດເຮົາ ໃຫ້ໃຊ້ເວລາໃນການເຮັດວຽກຫັ້ນໜ້ອຍສຸດ ຄືດັ່ງໄດ້ກ່າວໄວ້ໄປຕອນຕົ້ນຫັ້ນ ແລ້ວເຮົາຕ້ອງມາເບິ່ງພຶດຕິກຳເຮົາວ່າ ເຮົາກຳລັງສວນທາງກັບເ ຕັກໂນໂລຊີ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ຂະເຈົ້າສ້າງມາໃຫ້ເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີເວລາຂຶ້ນ ແຕ່ເຮົາກັບໄປຂ້າເວລາ ເຮົາລອງມາຄິດດີໆໃໝ່ວ່າ ການຂ້າເວລາຫັ້ນ ເຮົາປ່ຽນເປັນການຫາກິດຈະກຳຂັ້ນເວ ລາ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຕເອງ ສິດີກວ່າບໍ ແລະ ທັງເບິດນີ້ກໍຄື The Filter Podcast ໃນຕອນນີ້ ຖ້າຫາກວ່າຮັບຟັງ ຖ້າຫາກວ່າຟັງແລ້ວຮູ້ສຶກຈັ່ງໃດ ກໍສາມາດຄອມເມັນໄດ້ ຢາກໃຫ້ລາຍການເຮົາໄປໃນທິດທາງໃດ ກໍສາ ມາດບອກ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳເຮົາເນາະ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ຕອນນີ້ທຸກທ່ານສາມາດຟັງລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ຜ່ານທາງ Apple Podcast ເລີຍ ຫຼື ທາງ Application ຕ່າງໆທີ່ສາມາດຟັງ Podcast ໄດ້ ເຮົາມີໃຫ້ຟັງໄດ້ສະດວກ